ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ນັບຈາກປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ພາກັນຢຸດເຊົາການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປະຖິ້ມສຳປະທານເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກລາຄາແຮ່ເຫຼັກໃນຕະຫຼາດສາກົນທີ່ຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ສົມທົບກັບລາຄານ້ຳມັນທີ່ສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ ຈະຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກວ່າລັດຖະບານລາວຈະປັບລົດ ຄ່າສຳປະທານລົງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 30 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ 1 ຕັນ ຫາກບໍ່ສະນັ້ນ ບໍລິສັດຈີນກໍຍັງຈະປະຖິ້ມສຳປ ະທານເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ກະເຫັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕົວເລກທີ່ພວກເຮົາຄາດໄວ້ເນາ ະ ສະໄໝທີ່ແລ້ວ ພວກເຮົາກໍເວົ້າແລ້ວວ່າ ແຮ່ທາດພວກເຮົານີ້ຂຸດມາແລ້ວບໍ່ໄດ້ຂາຍ ສະນັ້ນນີ້ ຢາກສະເໜີທາງກະຊວງການເງິນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກະຊວງແຜນການ ໄດ້ທົບທວນຄືນເບິ່ງ ຊິເຮັດ ແນວໃດ ໃນເມື່ອແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະແຮ່ເຫຼັກ ຕະຫຼາດໂລກມັນຫຼຸດ ແລ້ວພວກເຮົາຊິຍັງຄົງຢູ່ 30 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ ມັນຊິບໍ່ໄດ້ຂາຍນະ ຍັງກອງກັນຢູ່ ແຮ່ທາດຂຸດມາໄວ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວພວກເຮົາຊິກຳນົດເປັນຂັ້ນບໍ ໃ ນການຊິເກັບລາຍຮັບ ຄັນບໍ່ຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົາກໍຊິບໍ່ໄດ້ເງິນ ເພາະແຮ່ທາດມັນບໍ່ໄດ້ເກນທີ່ຈະຂາຍໄດ້ ທັງນີ້ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາ ດ ແບບເລັ່ງດ່ວນໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດຈີນ 93 ລາຍ ທີ່ມີຄ່າສຳປະທານລວມກັນພຽງ 228 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2022 ຫາ 2023 ເພາະວ່າລັດຖະ ບານລາວບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ໃນດ້ານເໝືອງແຮ່ ແລະ ປາກົດດ້ວຍວ່າມີການທຸດຈະລິດໂດຍພະນັກງານລັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ມີການກວດກາສຳ ປະທານຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໄດ້ງ່າຍ ທັງຍັງບໍ່ມີການລາຍງານຜົນການກວດກາ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສົ່ງຄືນໂຄງກາ ນສຳປະທານໃຫ້ລັດຖະບານລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວອີກທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ສະເໜີຢຸດ ແລະ ກໍສົ່ງຄືນ ຍ້ອນວ່າລາຄາຫົວໜ່ວຍສິນຄ້ານີ້ ມັນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ລວມທັງລາຄານ້ຳມັນນີ້ມັນກະຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນລັດຖະບານສະຫຼຸບວ່າມີຈັກໂຄງການ ນີ້ເຮົາຊິແກ້ກັນແນວໃດ ອັນນີ້ນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ມີຕົວເລກ ເພື່ອມາໃຫ້ພວກເຮົານີ້ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍ ວ່າຫາວິທີໃດ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໄດ້ເອີ້ນມາແລ້ວບໍ ບໍລິສັດ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຮົາເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍ ເຮົາຄວນໂຮມເຂົາບໍ ຫຼືວ່າລັດຖະບານຄວນຕັດສິນໃຈວ່າ ເຮົາຊິເອົາໂຕໃດສົ່ງເສີມ ປຶກສາກັບ ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈຊ່ວຍລັດຖະບານ ໂດຍກໍລະນີຕົວຢ່າງຂອງການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີລາຍຮັບຄ່າສຳປະທານຕ່ຳຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມ າ ກໍຄືສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ rare earth ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບສະເລ່ຍພຽງ 30 ດອນລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ ໃນປະລິມານ 1 ຕັນ ທັງຍັງບໍ່ຮູ້ປະລິມານທີ່ຊັດເຈນອີກດ້ວຍ ວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຈີນໄດ້ຂົນສົ່ງແຮ່ຫາຍາກຈາກລາວໄປຈີນເທົ່າໃດແທ້ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີໜ່ວຍງານກາງຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ດຳເນີນການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາຢ່າງມີປະສິດທິພ າບ ລວມທັງຍັງບໍ່ມີການກວດກາ ແລະ ກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາພະນັກງານລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກດ້ວຍ ໂດຍສຳລັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກນັ້ນ ບໍລິສັດຊຸນຕ້າພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ແລະ ບໍລິສັດຕົງ ຫຼີເຊິ່ງພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈາກຈີນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໃນເນື້ອທີ່ລວມ 29 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຢູ່ເຂດບ້ານປຸ່ງ ບ້ານນາຄີ ບ້ານໃໝ່ ແລະ ບ້ານນາຊາບ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍໄດ້ທຳການຂຸດຄົ້ນເພື່ອສ ຳຫຼວດຫາແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ປີ 2021 ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນຄືບໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນເທົ່າໃດແທ້ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ລາຍງານຈາກບາງ ກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ